ຊາວອາເມລິກັນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອໄວ້ທຸກໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ປະນາມຄວາມກຽດຊັງ ທີ່ເປັນເຊື້ອໄຟກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄາດຕະກຳຢູ່ທີ່ບາເຕັ້ນລຳຂອງພວກກະເທີຍ ແ ລະ ແມ່ຍິງຮັກຮ່ວມເພດ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ສະຫະລັດໄດ້ຂໍຮ້ອງໄປຍັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໃຫ້ປົກປ້ອງພວກຄົນທີ່ຮັກຮ່ວມເພດແມ່ຍິງ ກະເທີຍ ພວກມັກທັງສອງເພດ ແລະ ພວກປ່ຽນເ ພດ ການເປັນກະເທີຍແມ່ນມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 70 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ແລະ ພວກເຮົາກໍຄືກັນ ໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມພຽງທໍ່ໆກັນ ສະໜັບສະໜູນພາຍໃນເລື່ອງຂອບເຂດພື້ນຖານຂອງກຽດສັກສີຂອງໝົດທຸກຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງວ່າພວກເຂົາຮັກໃຜກໍຕາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເລື່ອງການ ກ່າວປະນາມພວກກໍ່ການຮ້າຍຜູ້ທີ່ຂ້າພວກເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ລາຍລະອຽດໃໝ່ຕ່າງໆໄດ້ປາກົດອອກມາກ່ຽວກັບຄາດຕະກອນ ທ້າວໂອມາ ມາຕິນ ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ໄດ້ສືບສວນສ ອບສວນຜູ້ກ່ຽວໃນປີ 2013 ແລະ ໃນປີ 2014 ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ສະແດງເຈດຕະນາສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ໃນລະຫວ່າງການສັງຫານໝູ່ເມື່ອວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ລາວໄດ້ປະກາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກຸ່ມລັ ດອິດສະລາມ ແຕ່ການສືບສວນສອບສວນມາເຖິງເວລານີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ທ້າວມາຕິນ

ກັບຜູ້ຊາຍຈາກລັດຟລໍຣິດາ ທີ່ໄດ້ຕາຍໃນການເປັນມືລະເບີດສະຫຼະຊີບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມອັລນູສຣາ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ່ງກັບກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າລັດອິດສະລາມ ພວກວາງລະເບີດຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນແ ລ່ນມາຣາທອນທີ່ນະຄອນບອສຕັນ ແລະ ມືລະເບີດສະຫຼະຊີບຈາກລັດຟລໍຣິດາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈຈາກກຸ່ມລັດອິດສະລາມ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມເຂົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງຕໍ່ຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບເຈດຕະນາຂອງມືປືນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ ທ້າວມາຕິນເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈ ໂດຍການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງລັດທິຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງອິນເ ຕີເນັດ

ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງມັນ ທີ່ຊຶມເຂົ້າໄປໃນຈິດສຳນຶກຂອງພວກຄົນທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ພໍ່ຂອງທ້າວມາທີນ ທ່ານຊິດດິເກ ມາທີນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທາງວິດີໂອ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ ເລີຍເຖິງແຜນການຂອງລູກຊາຍ ຫຼື ສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນລູກຊາຍ I don't approve what he did. What he did was completely a act of terrorist. ທ່ານຊິດດິເກ ມາຕີນ ພໍ່ຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳໃນອັນທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ ອັນທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ ແມ່ນເປັນການກະທຳຂອງການກໍ່ການຮ້າຍທັງໝົດ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນມືປືນຍິງສັ ງຫານໝູ່ຢູ່ເມືອງໂອແລນໂດ ເຮັດວຽກເປັນຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ທີ່ຊຸມຊົນຄົນຮັ່ງມີ ທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍຮົ້ວ ຢູ່ໃນອີກເມືອງໜຶ່ງຂອງຟລໍຣິດາ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA